۽ الله اوهان کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو، وري نطفي مان بڻايائين، وري اوهان کي جوڙو جوڙو مڙس ۽ زال ڪيائين، ۽ مادين مان ڪا به سندس علم کان سواء نه ڪي ڍڪي ٿيندي ۽ نه ڪي ڄڻيندي آهي ۽ نه ڪي ڪنهن وڏي عمر واري کي ڄمار ڏبي آهي ۽ نه ڪي سندس ڄمار مان ڪجهه گهٽائبو آهي مگر اهو ڪتاب ۾ لکيل آهي. بيشڪ اهو ڪم الله کي آسان آهي.